SBS Radio ລາວ ລັດວິກຕໍເຣຍຖືກລັອກດາວໂດຍເປັນທາງການມາແຕ່ 8 ໂມງຄ່ຳຂອງວັນພະຫັດທີ 5 ສິງຫາ 2021 ຈົນຮອດວັນທີ 12 ສິງຫາ 2021 ຄື 7 ມື້ເຕັມ ຍ້ອນມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ສາຍພັນເດລຕາໃໝ່ ທີ່ເປັນກໍລະນີທີ່ເປັນຫ່ວງ ເປັນໃຍນຳຫຼາຍແທ້ໆ ການລັອກດາວໃນລັດວິກຕໍເຣຍນັ້ນ ສຳລັບລັດວິກຕໍເຣຍແລ້ວແມ່ນເປັນຮວດທີ 7 ການລັອກດາວນັ້ນຕ້ອງຫ້າມຄົນທັງຫຼາຍ ບໍ່ໃຫ້ອອກບ້ານອອກເຮືອນໄດ້ ນອກຈາກສຳລັບໄປພຽງແຕ່ເ ຫດຜົນບາງສິ່ງບາງຢ່າງ ເຊັ່ນອອກໄປຈາກບ້ານເຮືອນບໍ່ໄດ້ເກີນໄກກວ່າ 5 ຫຼັກກິໂລແມັດຈາກບ້ານເຮືອນ ໄປຊື້ເຄື່ອງຊື້ຂອງອັນຈຳເປັນໄດ້ ດັ່ງອາຫານການກິນ ຢູກຢາ ໄປອອກກຳລັງກາຍໄດ້ບໍ່ເກີນ 2 ຊົ່ວ ໂມງ ແລະ ໄປນຳກັນບໍ່ໄດ້ເກີນ 2 ຄົນ ໄປວຽກໄປການໄດ້ທີ່ເປັນວຽກການອັນຈຳເປັນ ໄປໃຫ້ສັກຢູກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຫຼື ໄປຫາເອົາການແພດ ຈຳຕ້ອງໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມໃນທຸກຂົງແຫ່ງ ຍົກເວັ້ນໃນເ ຮືອນຂອງໂຕເອງ ເຕົ້າໂຮມກັນບໍ່ໄດ້ ນອກຈາກກັບຜູ້ໃກ້ຊິດສຸດໆ ເຕົ້າໂຮມກັນບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນສາທາລະນະຊົນ ສະຖານທີ່ດູແລເດັກ ແລະ ອະນຸບານເປີດຢູ່ຕໍ່ໄປ ໂຮງຮຽນຖືກປິດ ໃຫ້ກັບໄປຮ່ຳຮຽນໂດຍທາງໄກ remote learning ແຕ່ມີຂໍ້ຍົກເວັ້ນແດ່ສຳລັບນັກຮຽນພິການ ແລະ ຂອງຄອບຄົວທີ່ມີຄວາມກົດດັນຫຼາຍ ແລະ ເດັກຂອງຄົນທີ່ຖືກຮັບຮູ້ວ່າເປັນຄົນທີ່ເຮັດວຽກເຮັດການອັນຈຳເປັນ ການຮຽນຂັ້ນສູງກໍກັບໄປຮຽນໂດຍທາງ remote learning ສ ຳລັບຄົນໃນຊາຍແດນທີ່ຕິດກັບລັດອື່ນໆ ການຕ້ອງຫ້າມທີ່ມີການຍົກເວັ້ນໃຫ້ບາງສິ່ງບາງຢ່າງ ແມ່ນບໍ່ຖືກປ່ຽນແປງ ກ່ຽວກັບຮ້ານ ແລະ ຮ້ານຄ້າຮ້ານຂາຍອັນບໍ່ຈຳເປັນ ປິດ ບາງຮ້ານເປີດໄດ້ໂດຍວິທີການພິເ ສດທີ່ຖືກຮັບຮູ້ ດັ່ງຮ້ານອາຫານ ຮ້ານສຸລາ ມີແຕ່ຂາຍແບບ take away ໄດ້ ຮ້ານຊູເປີມາເກັດ ແລະ ຮ້ານຂາຍຢາເປີດຢູ່ຕໍ່ໄປ ນອກນັ້ນອື່ນໆ ມີກົດເກນອັນເຄັ່ງຄັດຄວບຄຸມ ຮວມດ້ວຍສະຖານທີ່ເຮັດວຽກເຮັດການ ວັດວາ ອາຮາມ ກິດຈະການປະນະກິດສົບ ແລະ ວິວາມົງຄົນ ເປັນຕົ້ນ ຊຸມຊົນຂອງທ່ານ ການສົນທະນາຂອງທ່ານ SBS ລາວ